ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນຳ
ຄົນເຮົາເນາະທີ່ເປັນເບົາຫວານ ບາງຄັ້ງບາງຄາວມີການເວົ້າວ່າຢອກກັນວ່າ ເປັນບໍລິສັດນ້ຳຕານ ຫຼືວ່າໂຮງງານປະດິດນ້ຳຕານ ນ້ຳອ້ອຍຕ່າງໆນານາ ແຕ່ບັດນີ້ມັນມີຂ່າວດີສຳລັບຄົນທີ່ເປັນເບົາຫວານຕ່ າງໆ ຄືວ່າກຳລັງມີການທົດລອງເປັນຄັ້ງແລກໆ ເບິ່ງຢາທີ່ຈະຢຸດຢັ້ງເບົາຫວານຊະນິດ A ຫຼືວ່າ Type 1 ໄດ້ ການທົດລອງນີ້ກຳລັງຈະມີຂຶ້ນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢູ່

knowing that my friends can eat whatever they want ການຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດຂອງຍານາງເປັນວຽກງານປະຈຳວັນ ແລະ ຍາກຊາ ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍປະມານ 120,000 ຄົນ ເປັນເບົາຫວານຊະນິດ A ເບົາຫວານບໍ່ແມ່ນອາກາ ນທີ່ເກີດມາຈາກແມ່ພະຍາດ ແຕ່ມັນແມ່ນອາການໃນດ້ານພູມຕ້ານທານຂອງເຮົາເອງ ທີ່ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຜິດພາດ ໄປທຳລາຍເຊລຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍທີ່ຜະລິດ ອິນຊູລິນຢູ່ໃນມ້ າມ ການທົດລອງອັນໜຶ່ງໃນນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຄື Bandit Trial ໂດຍສະຖາບັນ St Vincent's Institute of Medical Research ຈະທົດລອງເບິ່ງການປິ່ນປົວອັນໜຶ່ງ ທີ່ມີເຈດຕະນາຫຼຸດຜ່ອນການທຳລາຍອິນຊູລິນ ໂດຍພູມຕ້ານທານຂ ອງເຮົາເອງນັ້ນ

ອັບເສບ ການທົດລອງນັ້ນຢາກໄດ້ຄົນ 83 ຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນນະຄອນແມລເບີນ ແລະ ອາດີເລດ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 12 ຫາ 30 ປີ ທີ່ຖືກກວດເຫັນເປັນເບົາຫວານຊະນິດ A ໃນໄລຍະ 100 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ ມີການໃຊ້ສອຍອິນຊູລິນປົວເບົາຫວານຊະນິດ A ນັ້ນເກືອບ 100 ມື້ ແຕ່ ດຣ. ໂດໂຣຕາ ໂພລັກ

ເບົາຫວານຊະນິດ A ໃຫ້ຄວາມສ່ຽງຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍແນວ ດັ່ງເປັນຕາບອດ ໝາກໄຂ່ຫຼັງເສຍຫາຍ ເສັ້ນປະສາດເສຍຫາຍ ແລະ ອື່ນໃນດ້ານປະສາດ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ການທົດລອງນັ້ນຈະກິນເວລາເຖິງ 2 ປີ ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS Lao ທີ່ Facebook